دعوا ربهم منيبين پوء سڏين ٿا پنهنجي رب کي فرمانبردار ٿي، رجوع ڪندڙ ٿي، انهي ڏي. ثم اذا اذاقهم منه رحمة پوء جڏهن چکائي انهن کي پنهنجي طرفان رحمت اذا فريق منهم بربهم يشرڪون اوچتو ئي جماعت انهن مان پنهنجي رب سان شرڪ ڪندڙ ٿي پئي. حال وري اهو الله تبارڪ وتعاليٰ کي

ام انزلنا عليهم سلطانا ڇا اسان نازل ڪيو آهي انهن جي مٿان ڪو دليل فهو يتڪلم بما ڪانوا به يشرڪون پوء اهو ڳالهائي ٿو ان شي سان جو اهي آهن ان کي شريڪ ڪندڙ اهڙو ڪو دليل شرڪ جو هنن وٽ آهي جنهن شرڪ جي دليل جي بنياد تي اٿي الله سان هنن مشرڪ بڻايو آهي ڪن ماڻهن کي

اذا هم يقنطون اوچتو ئي اهي پوء نااميد ٿي رهن. يقنطون معنيٰ ييأسون من رحمت الله نااميد ٿي پون پوء وري ڇا ڪن يهملون فرائضه رب تعاليٰ جا فرض به ڦٽي ڪري وڃن پوء اهڙا ڦڪا ٿي پون خدا جي پاسي ڏانهن حالانڪه جيڪا هنن کي تڪليف پهتي آهي سو سندن ڪردار آهي اٿن پنهنجي پنهنجي وڍي ۽ پوء انهيء ۾ جيڪا تڪليف پهچي ته وري ڪاوڙجي وڃن الله جي پاسي کان. هيء آهي انسان جي حالت. ايڏو بي سمجهه ثابت ٿيو آهي. الله جي فضل سان، رب جي رحمت سان خوش ٿي زبان ۽ دل سان شڪر ڪري وري جڏهن مصيبت ۾ ڦاسي پوي ته تحمل ڪرڻ جي بجاء الله کان مدد گهرڻ جي بجاء وري مشرڪ ٿي بيهي رهي. اهو ڪهڙو انسان چئبو؟ اهڙو غرضي، خودراء، بي معرفت، بي سمجهه. اها انسان جي هڪڙي حالت ٻڌائي پوء فرمائي ٿو ته ڪا به تڪليف يا ڪا تنگي جيڪڏهن پهچي انسان کي اها رب جي مرضي سمجهي، تڪليف آهي ته صبر ڪري، آساني آهي ته شڪر ڪري، باقي انهي جي مٿان جزع فزع ڪرڻو ۽ وري رب جي پاسي کان بدگمان ٿي بيهڻ اهو ته پنهنجي آخرت کي خراب ڪرڻو آهي، دنيا ۾ پنهنجي ڪردار کي وڃائڻو آهي. رب تعاليٰ فرمايو ته اهو رزق جو ڪشادو هجڻ تنگ هجڻ اهو الله تعاليٰ جي مرضيء تي آهي ڪشادو ڪري رزق جنهنجي لاء گهري تنگ ڪري جنهنجي لاء گهري ان في ذالڪ بيشڪ ان ۾ آيتون هن قوم جي لاء جيڪي قوم يقين ٿا رکن جن کي الله تي يقين آ ڀروسو آ دنيا جي سختي ۽ نرمي دنيا جي روزي جي گهاٽي ۽ واڌي، انهن سڀني ڳالهين ۾ تي رب تعاليٰ پنهنجي سان راضي ٿا رهن. اهڙي قسم جا ماڻهو آهن جيڪي سمجهدار ۽ مؤمن ٿيا. هن ۾ الله هڪڙو راز رکيو، هڪڙي جي روزي ڪشادي ڪيائين، ٻه معنائون ٿي رکي اها ڪشادي روزي تي

هٿ ڀريا آهن نه ته جيڪر اهو ماڻهو الله جي بي فرماني ڪري ها ماڻهن تي ظلم ڪري ها ايذائي انهن جون دولتون کسي ها پر الله تبارڪ وتعاليٰ جو ان جي وات ۾ ٽڪر وجهي ڇڏيو ته بس خبر نه آهي ته ڪهڙي ڪشادي رزق واري سان رب تبارڪ وتعاليٰ جو ڪهڙو سبب رکيل تنهنڪري انسان کي خائف ۽ الله جي رحمت ۾ اميدوار ٿي رهڻ گهرجي. سندس آسودگي، سندس عافيت آ ڪهڙي باعث آ، الله ٿو ڄاڻي. تنهنڪري جيترو ٿئي حسن تقدير جو اهو سمجهه ۾ ايندو آهي حسن تدبير کان، جي هن جي تدبير سٺي آ سمجهو ته تقدير خاصي اٿس. جيڪر هن جي تدبير سوچ بري آ سمجهو ته هن جي تقدير خراب آ. حسن تدبير جو دلالت ڪندو آهي حسن تقدير تي ۽ بري تدبير دلالت ڪندي آ ماڻهو جي سوء تقدير تي تنهنڪري انسان کي استغفار ڪرڻ گهرجي توبه ڪرڻ گهرجي. وري هڪڙي ماڻهو جو الله تعالي رزق تنگ ڪيو آهي اهو به ٻه سبب ٿو رکي هن ڪري تنگ ڪيو آهي. ڪشادو رزق ڪري ها ته پوء اهي پر هن کي الائي ڪاٿي اڏارين ها. تنهن ڪري رب تعاليٰ هن کي هن جا پر ڪتري پرواز کان جهڪائي ڇڏيو. ۽ اهڙيء طرح رب تبارڪ وتعاليٰ

هڪڙا ڏٺل به غريب به مائٽ به هڪڙا ڏٺل به ۽ غريب به پر مائٽ نه هڪڙا اصل اڻ ڏٺل دولت مند جي مٿان الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهو حق آ انهن جو ڏئي ڇڏ ائين نه سمجه ته اها منهنجي شيء آ ڏئي پوء تون محسوس ڪر ته اها انهن جي مان وٽ رکيل هئي بس پشيماني هلي وئي حسرت ختم، هڪڙو ماڻهو ڪا به شيء ڪنهن کي ڏئي، ڏيڻ کان بعد چئي اها انهن جي مان وٽ پيل هئي، مان امانت ڏني پرائي. پوء پرائي شيء جي مٿان ڪو ماڻهو کي ڏيڻ ۾ محسوس ٿيندو آهي ڪجهه نقصان، غبن محسوس نه ٿيندو. ذلڪ خير، الله فرمائي ٿو ته اها ڀلي شيء آهي. للذين يريدون وجه الله، انهن لاء جيڪي الله جي رضا جو ارادو ٿا ڪن. رب تعاليٰ وٽ پنهنجو ڪو حصو ٿا رکڻ گهرن. اولئڪ هم المفلحون اهي ئي ڪامياب آهن. اها فطرت جي شهادت ان ڳالهه کي ثابت ٿي ڪري ته الله جون نعمتون آهن جيڪي انسان کي ڏنل آهن پوء ماڻهو ان جي خوشنودي گهري ان جي ملاقات ۽ ديدار جو آرزو ڪري ان جي ڏنل مال مان خرچ ڪري، مسافر، محتاج، مسڪين، رشتيدار، پنهنجي پرائي جي سنڀار ڪري. اها آهي انسان جي حسن تدبير، دلالت ٿي ڪري حسن تقدير تي. نفعو ائين حاصل ٿيندو. ماڻهو کي مال وڌائڻو آهي ته پوء ائين وڌايو. رب تبارڪ و تعاليٰ وٽ پنهنجي دولت کي جمع ڪرايو باقي هي طريقو خراب اٿو اهو غلط آهي جيڪو هيٺ الله تعاليٰ ٻڌايو ڪهڙو ما آتيتم من ربا جيڪي توهان سود ٿا ڏيو ليربو في اموال الناس جيئن توهان واڌارو ڪيو ماڻهن جي مال ۾ سود تي ڏئي فلا يربو عند الله الله وٽ نه وڌندو رهندو کٽندو الله تعالي صدقات کي وڌائيندو آهي ربا ۽ سود کي ميساري ختم ڪندو آهي

اهو بلند آهي ان شيء کان جنهن کي توهان شريڪ ٿا بڻايو خدا سان هي آهي پروگرام اسلام جو توحيد رسالت جو علم انساني تربيت رب سان تعلق اهي جيڪڏهن درست ٿيندا ته انسانيت آرام ۾ هوندي، جيڪڏهن نه ته پوء ڏسو جنهن وقت هي سورت نازل ٿي آهي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ظهر الفساد في البر والبحر بما ڪسبت ايدي الناس ڪسريٰ ۽ قيصر ٻيون وڏيون بادشاهتون انهن جي جنگ هلي آهي تمام گهڻو زمانو جيڪي جنگ هلي آهي چاليهه سال انهن جي جنگ هلي آهي تاريخ لکي ٿي چاليهه سال جنگ هلي آهي انهن جي اسلام اچي انهن جي جنگ کٽائي حضرت سيدنا عمر فاروق رضي الله تعاليٰ عنه اچي انهن کي فتح ڪري هيڏي روم کي فتح ڪيو هوڏي ايران کي فتح ڪيو انهن کي ملياميٽ ڪيو جنگيون ختم ٿيون چاليهن سالن کان پوء جنگ ختم ٿي آهي جڏهن اسلام وچ ۾ مداخلت ڪئي ظهر الفساد في البر والبحر بر هيو ايران جي حوالي، بحر هيو روم جي حوالي. اهي سڀ علاقا بدامن بڻجي ويا ها. ڪو به ڪٿي آسانيء آرام سان نه پيو هلي سگهي. ماڻهو فطري دين ڇڏي ڪفر ۽ ظلم جي پاسي ڏي ڪاهي پيا. الله جي هيڪڙائي ڇڏي مخلوق جي عبادت ۽ پوڄا ڪرڻ لڳا. زمين ۾ فتنو ۽ فساد، استحصال، لڙايون، ٻيڙن کي لوٽ مار ۽ مسافرن قافلن جي تباهي اهو ٿي ويو بدامني جو هڪڙو ميدان. الله تعاليٰ فرمايو، بما ڪسبت ايدي الناس اهو به انهي سبب جو ماڻهن ڪمايو هو اهو، ليذيقهم جيئن چکائي انهن کي بعض الذي ڪجهه اهو جيڪي جو عملوا عمل ڪيون سموري عمل جو نتيجو ته ناهي لعلهم يرجعون ته من اهي موٽن اسان جي ملڪ جي حالت هن وقت ۾ ڏسو ڪهڙي آهي ڪو رستو امن ۾ ڪونهي واپار تجارت امن ۾ ڪانهي سفر امن ۾ ڪونهي عزت امن ۾ ناهي

دنيا ۾ فساد جيڪو ٿيندو آهي شرڪ جي ڪري ٿيندو آهي، الله جي هيڪڙائي ماڻهن جي دلين مان نڪري ويندي، هيبت ۽ عظمت هلي ويندي، پوء هر هيڪڙو ماڻهو ٻئي ماڻهوء جي پٺيان اچي پوندو، استحصال ڪندو، مٿئون ڪا بالاتر قوت قابض نه سمجهندو ماڻهو، پوء ڇڙواڳ مطلق العنان آهي، جيئن هيڪڙي ڪتي جي وڍڙي ڪڍي ڦٽي ڪيو پوء وتي ڇتو چڪ پائيندو، انسانيت ائين ٿي ويندي آهي، الله جو جڏهن ذهن ماڻهن کان لهي ويندو. ۽ ٻين طاقتن کي پنهنجو ڪارساز سمجهندو پوء رڳو انهيء جو لحاظ ڪندو باقي بس اها طاقت هن سان هر جاء تي ته حاضر ناظر ڪانهي اهو ته الله جو ڪم آ جڏهن ذهن تان اها شيء هلي وئي ته ماڻهو مطلق العنان آهي پوء استحصال ڪندو

سقوط ٿيو ڍاڪا جو نوي هزار فوج هٿيار اڇليا آهي ڪي ممڪن دنيا ۾ ائين ايڏي سازش ڪئي اهو سڀ مسلمانن جي غفلت ۽ غلطي ۽ ماڻهن کي اتي شڪار ڪيو ويو جيئن پکين کي شڪار ڪيو ۽ اتي برائي ايتري ٿي جنهن جي ڪا حد نه آهي اهو سڀ الله جي قانون جي انحرافي آهي جيڪڏهن رب تبارڪ وتعاليٰ جي قانون سان ماڻهو سڌو سچو ٿي بيهي رهي تائيد ايزدي نازل ٿئي سا ڪا نه هن ملڪ کي به هاڻي ائين ڪرڻ گهرن ٿا ماڻهن جيڪڏهن نه سمجهيو ان ڳالهه کي اڃا به اهڙي ظالم حڪومت جي تائيد ۾ رهيا انهن جا عهدا ماڻيون نوڪريون ڪيون ۽ انهن جي عظمت کي بحال رکيون اهو هڪڙو ماڻهو کي پيٽ جو چڪر ڏنو ويو آهي تنهن ۾ ڦاٿل رهيا نتيجو اهو نڪرندو الله رحم ڀلا ان ڏينهن کان اڳ ۾ جيڪر نه سڌارو ڪبو ته پوء اهڙو ڏينهن اچي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون تنهن ڏينهن ته پوء پاش پاش ٿي ويندا. تصدع چئبو آهي ڦاٽي ٽڪرا ٿيڻ. پوء ته شيرازو سڄو تباهه ٿي ويندو. ان ڏينهن کان اڳ ۾ هڪڙي معنيٰ اها دنيا ۾ ٿي ٻي آخرت جي معنيٰ آهي جنهن ڏينهن ماڻهو جنت جا جنت ڏي جهنم جا جهنم ڏي هلائيندا يومئذ يصدعون جي معنيٰ اها به آهي پوء ڇا ٿيندو اهو ٿيو آخرت جو هي دنيا جو سڌو سنئون بيٺو آ من ڪفر فعليه ڪفره جيڪو ڪفر ڪري پوء انهي تي آهي ان جو ڪفر ومن عمل صالحا جيڪو نيڪي جو ڪم ڪري فلانفسهم پنهنجي نفسن لاء يمهدون ٿا سينگارجن سنوارجن سنوارن ٿا ڪم کي مهاد چئبو آهي بستري وڇائڻ کي پنهنجي نفسن لاء ٿا بسترا وڇائن اها معنيٰ لنجزي الذين آمنوا اسان جيئن بدلو ڏيون مؤمنن کي وعملوا الصالحات من فضله پنهنجي فضل سان الله ان کي بدلو ڏي الله جيئن بدلو ڏي مؤمنن کي عمل صالح وارن کي پنهنجي فضل سان انه لا يحب الڪافرين الله تعالي ڪافرن کي نٿو چاهي متان سمجهو دنيا جي زندگي آهي تنهن ڪري ڪافر به خدا کي پيارا آهن

اڳي فرمائين ته مقبول ۽ مردودن کي جدا ڪنداسين يومئذ يصدعون اهو جملو فرمايا آيو هتي رب تعالي فرمائي ٿو ته پوء جيڪي نيڪ هوندا اهي پنهنجو پروگرام رکندا پوء برن جي ايندا مقابلي ۾ ٿيندو ٽڪر ان ٽڪر ۾ اسان مدد ڪنداسين مومنن جي اها الله جي عادت آهي ۽ واعدو آ مجرمن کان انتقام جو مؤمنن سان مدد جو ته دشمنن تي انهن کي غالب ڪري اهو الله جو آهي فيصلو رب جهڙي طرح سان باران رحمت موڪلي ٿو خوشخبريون ڏي ٿو هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي پهچڻ جي لاء رستا ٻڌائي ٿو اهڙي طرح دين جي غلبي جون نشانيون الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو اهي سڀ انهي جي وس آهن. پر جيڪڏهن ماڻهو هوايون ڏسي، بشارتون ڏسي پر ٻج نه ڇٽي. اهڙيء طرح درياهن جي اندر، سمنڊن جي اندر ٻيڙا ٻيڙيون بيٺا آهن، واپار تجارتون، پر هي نه ٿو ڪري، پوء نفعو ڪيئن حاصل ڪندو؟ عمل انسان جي لاء ضروري آهي. اهو ڪندو ته پوء الله تبارڪ وتعاليٰ هن کي ڪامياب ڪندو.

ڪيف يحيي الارض بعد موتها، ڪيئن ٿو جيئرو ڪري زمين کي مرڻ کان بعد، ائين قرآن پاڪ جي ٻڌائڻ سان به دلين کي الله تعالي ائين جيئرو ڪندو آهي جيڪي مري وينديون هن، قومن کي ائين زنده ڪندو آهي جيڪي تباهه ٿي وينديون هن، ان ذلڪ لمحي الموتيٰ بيشڪ اهو الله تعالي جيئرو ڪندڙ آهي مئن کي، وهو عليٰ ڪل شيء قدير هر شيء تي الله تعالي قادر آهي. هڪڙي پاسي ڏي آهي. زمين جي زندگي ٻئي پاسي ڏي آهي انسان جي زندگي. زمين جي زندگي مينهن سان آهي، انسان جي زندگي قرآن سان آهي. مينهن سان گل ڦل گاهه اوڀڙ سلا پيدا ٿين ٿا، قرآن سان جيڪا زندگي ملي ٿي، نماز، روزو، تقويٰ، طهارت، عدل، انصاف، سچائي، امانت ايڏا گل ڦل پيدا ٿي وڃن ٿا قرآن جي بارش سان.

۽ جيڪو ڪفر جي اندر گرفتار آ اهو مئل آ. مئل ته ڄڻ ٻڌڻ کان پري آ، پر جيڪو دنيا ۽ دولت جي خرمستي ۾ پٺيرو ٿيو آ خدا کان اهو به. جهڙي طرح موئي کي نه ٻڌائي سگهبو آ ۽ ٻوڙي پٺيري کي نه ٻڌائي سگهبو آ، هنن جو ٻڌائڻ اهڙو اٿو. هتي هڪڙو مسئلو استطرادي تبعي نڪري ٿو ته موئن کي ٻڌائي نه سگهندين تون، مئا نه ٻڌندا آهن تنهنجي معنيٰ. پوء اتان سماع موتيٰ جو مسئلو ان جو بحث ڪندا آهن.

ٻئي مرن ته پوء پاڻ ۾ ڳالهائن، ٻئي جيئرا هجن ته پاڻ ۾ ڳالهائن، هڪ ٻئي جو ٻڌن. جڏهن وچ ۾ برزخ جو حجاب اچي ويو، ڏسڻ ٻڌڻ ٻيٽو سڄو ختم. انهيء ڪري جو هڪڙو جسم آهي، ٻيو روح آهي، اهو حجاب آهي. ان کان پوء ٻي ڳالهه

ثم جعل من بعد قوة ضعفا وري هيڏي طاقت جواني وري ڪمزوري شيبه ڪراڙپ اڇا وار يخلق ما يشاء پيدا ڪري الله جيڪي گهري والله هو العليم القدير هو الله تعالي علم وارو قدرت وارو آهي اها سڀ رب جي قدرت آهي جيڪي ڏنل نعمتون دولتون سنگت آئي سا آهستي آهستي وڃي ڇڏائيندي تان جو ڪراڙپ ۾ سڀ طاقتون ويون هليون اکين زور ڇڏيو ڪن ٻڌڻ ڇڏي ويا

دعوت ۽ اصلاح جو ڪم ڪندو رهو. الله تعاليٰ تو سان نصرت ۽ فتح جو وعدو ڪيو آهي، يقيناً اهو ٿيندو. ان ۾ ڪنهن ذري جو به تفاوت نه هوندو. انهن ڪافرن جي غلطين جي ڪري توهان کي ڪنهن هلڪي ٿيڻ جي ڪا ضرورت ڪانهي ڪا.

بين الاقوامي هدايت ۽ اخلاق ۽ تحفظ جو بيان آهي. انسان جي هدايت اها انسان جي لاء تحلي آهي. تحلي چئبو آهي سينگار ڪرڻ کي.

الف لام ميم تلڪ آيات الڪتاب الحڪيم هي آيتون آهن ڪتاب حڪيم جون محڪم ۽ مضبوط قرآن پاڪ حڪيم حڪمت وارو هديً اها هدايت آهي رحمةً ۽ رحمت آهي جيڪو هلي هدايت تي رحمة للمحسنين نيڪوڪارن جي لاء رحمت جو سرمايو هدايت جو چشمو اهو قرآن انهن ماڻهن جي لاء آهي جيڪي هن مان نفعو وٺن ٿا ۽ نفعو اهي شخص وٺن ٿا جيڪي هن نصيحتن کي قبولين ٿا بهرحال اها فها فهمائش عام آهي جن هجن يا انسان هجن سڀني جي نجات جو باعث الذين يقيمون الصلاة جيڪي نماز کي قائم ڪن، ويؤتون الزڪاة زڪوات ڏين، وهم بالآخرة هم يوقنون مڪي مڪرم ۾ زڪوات هيء فرض واري ڪونه هئي، جيڪا به مٿي ملڪيت هئي اها ساري الله جي رستي ۾ ڏيڻي هئي، تنهنڪري اها زڪوات چئبي. هم يوقنون اهي يقين ڪندڙ هجن آخرت تي. هڪڙو آخرت کي آهي تسليم ڪرڻ زبان سان. ٻيو آهي قلب ۾ اندر ان کي مڃڻ ۽ يقين يقين جي جاء قلب هوندي آهي تنهنڪري معلوم ٿيو ته آخرت جي نجات جي لاء آخرت جو يقين ضروري آهي جڏهن يقين هوندو آهي ته پوء انهي بنياد تي ماڻهو کي توفيق ٿيندي آهي نيڪ عمل جي آخرت ۾ حساب ڪتاب ٿيندو ان جو يقين ضروري آهي اولئڪ عليٰ هدي من ربهم اهي شخص الله جي هدايت تي آهن

۽ مصروف رکي، ڦيرائي ڇڏي الله جي عبادت کان، الله جي ذڪر کان، ڇا آهن اهي شيون؟ رات جون ڪچهريون، کلڻ جهڙيون ڳالهيون، خرافات ۽ بڪواس، ۽ راڳ روپ، ساز وغيره، اهي سڀ شيون اهڙيون جيڪي توکي انهن ڳالهين کان موڙي ڦٽي ڪن الله جي ذڪر کان پوء اهي آهن لهو لهو. اهڙي طرح ٻيا شغل، ساز سامان، نضر بن حارث نالي هڪڙو شخص هوندو هو، مڪي مڪرم ۾ ڪافرن جو رئيس غرض تجارت سان ويندو هو فارس ايران جي ملڪ تي پوء اتي شاهان عجم جا قصا ٻڌندو هيو ۽ تاريخون وغيره پوء اهو خريد ڪري آيو قريش کي چيائين ته محمد عليه الصلاة والسلام توهان کي عاد ثمود جون ڳالهيون ٿو ٻڌائي اچو مان توهان کي رستم ۽ اسفنديار جون ۽ ايران جي بادشاهن جا قصا ۽ ڳالهيون ٻڌايان ماڻهو دلچسپي سان ٻڌي اوڏانهن متوجه ٿيندا هيا ۽ وري ڳائڻ جي لاء راڳ کي محفل راڳ جي محفل کي مچائڻ جي لاء انهن جون رنون خريد ڪيون هيون عورتون جيڪي اهي راڳ به چونديون هيون ۽ ساز وغيره به ٿيندو هيو اهڙي طرح هن هڪڙي حرڪت ڪئي مطلب هو ته انهن شخصن کي دعوت ڪندو هو جن جي دل اسلام ڏانهن نرم گوشو رکندي هئي ۽ ان کي خيال ٿيندو هو ته شايد اهو مسلمان ٿي پوي خصوصي دعوتون انهن کي ڏئي پنهنجي ڪچهرين ۾ آڻي ۽ ڪوشش ڪندو هو کاڌا کارائڻ انهن کي پاڻي شربت پيارڻ ۽ صاحب انهن کي راڳ ٻاڳ ٻڌرائڻ اهڙي طرح عيش جي محفلن ۾ انهن کي آڻڻ چوندو بابا هي بهتر آهي نبي توهان کي سڏي ٿو نماز پڙهو روزا رکو ساهه کي پنهنجي کي تڪليف ڏيو، بکون ڪاٽيو، ڇا فائدو؟ عيش ڪريو، مزا اڏايو، لذت حاصل ڪريو. رب تبارڪ وتعاليٰ انهي جي باري ۾ هڪ بيان آندو آهي. هو بهرحال ماڻهن کي اسلام کان مشغول رکڻ جي لاء اهڙي قسم جون حرڪتون ڪندو هيو ۽ احڪام شرعي کان باز رکڻ جي لاء موٽائي رکڻ جي لاء انهن کي اهڙا اسباب هو گڏ ڪندو هيو. نالو هوس نضر بن حارث. اهڙي قسم جو ڪم ومن الناس من ۾ يشتري ڪيترا اهڙا ماڻهو آهن جيڪي خريد ٿا ڪن لهو الحديث کي لهو الحديث جي معنيٰ مان ٻڌائي اهڙا سنج سامان جيڪي انسان جي کي الله جي ذڪر کان عبادت کان غافل ڪن جيئن ماڻهن کي گمراهه ڪري بنا علم جي جاهل ماڻهو ۽ راند ڪري وٺي انهن کي مسخري ڪري بڻائي. اولئڪ لهم عذاب مهين جن جي لاء عذاب دردناڪ آهي. هن وقت به رات جو اهي جيڪي ٽي ويون، ناچ، گانا ۽ اهڙي قسم جا خرافات آهن اهي سڀ لهو الحديث ۾ داخل آهن. انهن جو خريد فروخت ڪرڻ، انهن جي مجلسن ۾ اچڻ وڃڻ، انهن کي ٿورڙي دير جي لاء دل ۾ استحسان جي نظر رکڻ ته اهي به ڪنهن حد تائين چڱيون هن مفيد آهن

خبر ڪر انهي جي، اخبر خبر ڪر انهي جي، عذاب دردناڪ پوء وري تجريد ڪرڻي پوندي انهي معنيٰ ۾، تجريد چئبو آهي اخلاء اللفظ عن بعض المعنيٰ لفظ جي ڪجهه معنيٰ کي هلڪو ڪري ڇڏجي باقي جيڪي ڪيتريون اهڙيون ڳالهيون اسلام ۾

ته پوء اهي لازمي ٿي پيون. اهڙي طرح جيڪڏهن زوجين هن م زال مرد ڳالهه ٻولهه ڪن ٿا، مجلس ڪن ٿا ته اها به انهن کي معاف آهي ۽ اهڙيء طرح جيڪي حد شريعت ۾ احڪام آهن، قرآن جي تعليم آهي، وعظ نصيحت آهي، راتين جو نصيحتون وغيره يا اهڙيون مجلسون آهن، تفصيل آهي ڪتابن فقه وغيره جو اهو انهن جي لاء گهڻو آيل اهو جيڪڏهن ماڻهو ڏسي ته ان ۾ سمجهه اچي. راڳ وغيره ٻيو ٽيون انهن جي حرمت ته سيڌي سنئين آهي بخاري شريف ۾ ٻين ڪتابن ۾. باقي رهيو آواز ڪرڻ ۽ شعر چوڻ سو جيڪڏهن رجز آهن جنگي يا الله رسول جي تعريف لاء يا قرآن پاڪ يا توحيد وغيره جي انهي مسائل ۾ ڪجهه ته پوء اهي به مباح ٿي سگهن ٿا جنهن کي روح المعاني ۽ ٻين ڪتابن آندو آهي تفسيرن

۽ ڪوڙي عيش جي مقابلي ۾ سچي زندگي ۽ سچي آرام جو مضمون بيان فرمايو پٺيان مقابلي ۾ ڏوهه ٿيندو آهي عمل صالح جي پويان انهي کي رب تعالي هتي بيان فرمايو ته جيڪڏهن ڪا طاقت جنهن کي جو اهو الله تعالي جو واعدو اهو پورو واعدو آهي اهو ته اهو ئي آهي جيڪو انسان انهي تي عمل ڪري ته آخر